ئەگەر سىلى بىزگە ئىلىم بەرمىسىلە بىز ھېچنېمىنى بىلمەيمىز يا ئاللا. ئى ئاللا ئۆزلىرى ھەقىقەتەن ھەممىنى بىلگۈچى ۋە ھېكمەت بىلەن ئىش قىلىلا يا ئاللا. ئى ئاللا بىزگە پايدىسى يېتىدىغان ئىلىم بەرسىلە يا ئاللا. ۋە بىزگە بەرگەن ئىلىم بىلەن بىزنى پايدىلىنالايدىغان بىر ئاڭ سەۋىيە بەرسىلە يا ئاللا. بىزنىڭ ئىلمىمىزنى تېخىمۇ زىيادە قىلسىلە يا ئاللا. سىلى بەرگەن ئىلىم بىلەن يا ئاللا ھەقنى بىر ھەق ھالىتىدە كۆرەلىگىدەك قاراش بەرسىلە يا ئاللا. شۇنىڭ بىلەن بىرگە شۇ ھەققە ئەگىشىدىغان بىر ئىنساپ تەۋپىقنى بەرسىلە يا ئاللا. بىز شۇ سىلى بەرگەن ئاڭ ۋە ئىلىم بىلەن باتىلنى باتىل ھالەتتە كۆرەلەيدىغان بولايلى يا ئاللا. شۇنىڭ بىلەن بىز ئۇ باتىلدىن ناھايىتى جىراققا قاچايلى يا ئاللا. ئى ئاللا بىزنى ياخشى سۆزلەرنى ئاڭلايدىغان ۋە شۇ ياخشى سۆزلەرنىڭمۇ ئەڭ ياخشىسىغا ئەگىشىدىغان كىشىلەردىن قىلسىلە يا ئاللا. ئى ئاللا مۇشۇ سورۇندا ئولتۇرغان بارلىق قېرىنداشلارنى ۋە شۇنىڭ بىلەن بىرگە مەندەك بىر بىچارە بەندىلىرىنى قىيامەت كۈنى ياخشى بەندىلەر قاتارىدىن قىلسىلا يا ئاللا. ھۆرمەتلىك قېرىنداشلار بىز ئاخىرەت دەرسىنىڭ بەشىنچى دەرسىنى بۈگۈن باشلايمىز بىز ئۈچىنچى تۆتىنچى دەرسىمىزدە ئۆلۈم سەكراتى ۋە رەسۇل ئەكرەم سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭكى ۋاپات بولۇش جەريانىنى سۆزلەپ ئۆتتۇق بىز ئۇ دەرسىمىزدە ناھايىتى بىر ئۇزۇن ھەدىس بىر ئادەم تا شۇ سەكرات چۈشۈپ قەبرىگە كىرىپ نېمە نېمە بولىدىغان توغرىلىق تەپسىلىي بايان قىلىدىغان بىر ھەدىس بار بىز شۇ ھەدىسنى دەپ كەلگەن ئەمدى شۇ ھەدىسنى قايتا باشلايمىز قېرىنداشلار بىر ئادەمنىڭكى روھى قەبزى قىلىنماقچى بولسا شۇ ھەدىستە دېيىلگەندەك ياخشى بەندە بولسا ناھايىتى يۈزلىرىدىن نۇر يېغىپ تۇرىدىغان رەھمەت پەرىشتىلىرى ئوڭ قولدا جەننەتنىڭ كېپىنىنى سول قولدا جەننەتنىڭكى ئىپار ئەمبەرلىرىنى كۆتۈرۈپ كېلىدىغانلىقى ۋە بۇ ئادەمگە، ئەي، ئاللانىڭ بەندىسى، سەن قورقما، سەن مۇشۇ جەسەتتىنلا چىقساڭ ئاللانىڭ رەھمىتىگە چىقىسەن، دەپ خۇش بېشارەت بېرىدىغانلىقى ۋە ئەزرائىل ئەلەيھىسسالام كېلىپ جېنىنى ناھايىتى ئاسان ئالىدىغانلىقى توغرىلىق ھەدىستە سۆزلەپ مۇشۇ يەرگە كەلگەن. ئەگەر ئەكسىچە بۇ بىر مۇناپىق ياكى كاپىر بولاپ قالسا، شۇ يۈزلىرى ناھايىتى سەت، چىرايىدىن يامانلىق كېلىدىغان، ئوڭ قوللىرىدا دوزاخنىڭ توقماقلىرىنى، سول قولىدا دوزاخنىڭ كەپەنلىرىنى كۆتەرگەن شۇنداق بەتبەشىرە مالايىكىلەر كېلىپ، ئەي مۇناپىق! ئەي كاپىر! سەن مۇشۇ جەسەتتىنلا چىقساڭ ئاللانىڭ غەزىپىگە، ئاللانىڭ لەنىتىگە ئۇچرايسەن دەپ قورقۇتۇپ تۇرۇپ، مۇشۇنداق يامانلىقتىن بېشارەت بېرىدىغانلىقى. جەبرائىل ئەلەيھىسسالام كېلىپ خۇددى بىر مىخلىق توقماق بولسا، ئۇ توقماقنى ھۆل ژۇڭنىڭ ئىچىگە تىقىپ تارتسا يىلىق ژۇڭلار ئۈزۈلۈپ قانداق چىقىدۇ، كاپىرنىڭ روھىنى مۇشۇنداق ئالىدىغانلىقى ھەققىدە ھەدىسنى سۆزلەپ، بىز ئەمدى مۇشۇ قەبرىگە قويۇلغاندا قانداق بولىدۇ شۇ يەرگە كەلگەن. ئەمدى بىر جەسەت، بىر ئادەم ئۆلۈپ كەتكەندىن كېيىن، بۇنى يۇيۇپ تاراپ كەپەنلەپ يەرلىككە قويىمىز. بۇ ھەقتە رەسۇلى ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم، ئەگەر جىنازا تەييار بولسا، ئۇنى قەبرىستانلىققا ناھايىتى ئىتتىك ئاپىرىش توغرىلىق ھەدىسلەر بار. بۇ ھەدىسنىڭ بىرىنچىسى ئىمام بۇخارىي رىۋايەت قىلغان ھەدىس.

بىر نەچچە ئادەملەر بويۇنلىرىغا ئېلىپ كۆتۈرۈپ ماڭغان بولسا، ئەگەر شۇ مېيىت ياخشى ئادەم بولغان بولسا، ۋاي تېز مېڭىڭلار، تېز مېڭىڭلار دەيدۇ. نېمە ئۈچۈن؟ چۈنكى پەرىشتىلەر ئاللىبۇرۇن ئۇنىڭغا جەننەتلىك ئورنىنى، دوزاخلىق ئورنىنى كۆرسىتىپ بولدى. ئاللانىڭ رەھمىتى بىلەن بېشارەت بەرگەنلىكى ئۈچۈن ۋاي تېز مېڭىڭلار، تېز مېڭىڭلار دەيدۇ دەيدۇ. ئەگەر بۇ مېيىت يامان ئادەم بولغان بولسا، مۇناپىق ياكى كاپىر بولغان بولسا، ۋاي خۇدايىم، ۋاي ئىسىت! نەگە ئاپىرىسىلەر بۇنى؟ دەپ مۇشۇنداق توۋلايدۇ. بۇنىڭ توۋلىغان ئاۋازىنى ئىنساندىن باشقا ھەممە مەخلۇق ئاڭلايدۇ. ناۋادا ئىنسان ئاڭلاپ قالغان بولسا ھوشىدىن كەتكەن بولاتتى، دەيدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن قېرىنداشلار مۇشۇ مېيىتنى ناھايىتى تېز يۇيۇپ، تېز تەييارلاش ۋە دەپنە قىلىشقا ئالدىراش سۈننەت. ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان ھەم بىر ھەدىستە رەسۇلى ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم شۇنداق دەيدۇ، ئەسرىئۇ بىل جىنازە فەئىن تەكۇ سالىھەتەن فەخەيرۇن تۇقەددىمۇنەھا ئىلەيھى ۋە ئىن تەكۇ سىۋا زالىكە فەشەررۇن تەدەئۇنەھۇ ئەن رىقابىكۇم دەيدۇ. جىنازىنى ناھايتى ئالدىراپ ئېلىپ مېڭىڭلار. ئەگەر ئۇ جىنازىدىكى مېيىت ياخشى ئادەم بولغان بولسا. بۇ ياخشى ئادەمنى شۇ ياخشىلىق بىر ئورۇنغا ناھايتى تېز ئاپىرىشىڭلار كېرەك. ئەگەر ياخشى بولماي قالغان بولسا، بۇ ياخشى بولمىغان مېيىتنى سىلەر گەدىنىڭلەردىن تېز ئىتتىكرەك قويۇپ، ئىتتىكرەك قۇتۇلۇپ كېتىڭلار بۇنىڭ بىلەن دەيدۇ. بىر ئىنسان بۇ دۇنيادا ياشاش جەريانىدا نۇرغۇن ئىشلارغا كۆڭۈل بۆلىدۇ، جۈملىدىن مال-دۇنيا توپلاشقا، ئۆيگە ناھايىتى چىرايلىق سەرەمجانلارنى سېتىۋېلىشقا، چىرايلىق ماشىنىلارنى ئېلىشقا، چوڭ-چوڭ ساراي ئۆيلەرگە ئېرىشىشكە، ئۆزىنىڭ بالىلىرىغا، ئۆزىنىڭكى ئاياللىرىغا مۇشۇنداق كۆڭۈل بۆلۈپ كېتىدۇ. ئۆزىنىڭ خىزمىتىگە دەيمىز، تىجارىتىگە دەيمىز، مۇشۇنداق كۆڭۈل بۆلىدۇ. ئەمما بىر ئادەم شۇنداق ئۆلگەندىن كېيىن قېرىنداشلار، بۇنىڭ بىلەن قەبرىستانلىققا ئۈچ نەرسە بارىدۇ، ئىككىسى قايتىپ كېتىدۇ، بىرسى قېپ قالىدۇ.

ئاستا تاشلاپ دەپنە قىپ بولغاندىن كېيىن كېتىدۇ يېقىن دوستلىرىمۇ كېتىدۇ ماشىنىلىرى ئەكەلگەن يۆگەپ ئەكەلگەن گىلەم پىلەملىرى پۇل مېلى ھەممىسى كەينىگە قايتىپ كېتىدۇ ئۇنىڭ ئەمىلى قالىدۇ دەيدۇ بىزگە ئاخىرەتتە ئەڭ ئەسقاتىدىغىنى ئۆزىمىزنىڭ مۇشۇ كۈنگە تەييارلىغان ئەمىلىمىز ئەمدى بىر ئادەم شۇنداق ئۆلۈپ روھى جەسەتتىن ۋاقتىنچە ئايرىلغاندىن كېيىن مۇشۇ ھاياتلىق دۇنيادىن بەرزەخ ھاياتى دېگەن بىر يەرگە بارىدۇ. ئۇنداق بولسا، بۇ بەرزەخ دېگەن نېمە ۋە قەبرە ئاھالىسىنىڭ ئەھۋالى قانداق بولىدۇ، بىز ئىنشائاللا بۇ دەرستە مۇشۇ ھەققە توختىلىمىز. مۇشۇ مۇسۇلمانلارنىڭكى ئىسلامىيەتتىكى ئۈچىنچى خەلىپە ئوسمان رادىياللانىھ ئانھۇ مۇشۇ قەبرىنىڭكى قېشىغا كەلسە ياكى قەبرىنىڭ گېپى چىقسا يىغلاپ ساقاللىرى ھۆل بولۇپ كەتكىچە يىغلاپ كېتىدىكەن دە. شۇنىڭ بىلەن ئەي خەلىپە سىز جەننەت دوزاخنىڭ گېپى چىقسا بۇنداق بەك يىغلاپ كەتمەيسىز ئەمما بىر قەبرىنى كۆرسىڭىز ياكى قەبرىنىڭ گېپى چىقسا ئەجەب يىغلاپ كېتىسىزغۇ دەپ سورالغان ۋاقتىدا جاۋاب بېرىپ مەن رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسسەلەمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسسەلەم دەيدۇ ئىننەل قەبرە ئەۋۋەلۇ مەنزىلىن مىن مەنازىلىل ئاخىرە فەئىن نەجا مىنھۇ فەما بەئدەھۇ ئەيسەر مىن وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ رەسۇلى ئەكرەم ساللاللهۇ ئەلەيھىۋەسەللەم بۇنداق دېگىنى، قەبرە بولسا ئاخىرەت مەنزىللىرىنىڭكى بىرىنچى مەنزىلى دەيدۇ، يەنى ئاخىرەتنىڭ بىرىنچى بېكىتى دەيدۇ. ناۋادا بۇ قەبرىدە نىجاتلىققا ئېرىشكە ئېرىشىپ قالسا، ئۇنىڭدىن كېيىنكى ئىشلار تېخىمۇ ئاسان بولۇپ كېتىدۇ. ناۋادا ماش قەبرىدە نىجاتلىققا ئېرىشەلمىسە، ئۇ قەبرىدىن كېيىنكى ئىشلار تېخىمۇ يامان بولىدۇ، دېگەن. مەن شۇنىڭغا يىغلاپ كېتىمەن، دېگەن. ھېم بىر ھەدىستە رەسۇلى ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم دەيدۇ، ما رائەيتۇ مەنزەرەن قەتتۇ ئىللا ئەل قەبرۇ ئەفزا مىنھۇ، دەيدۇ. يەنى، مەن كۆرگەن مانا شۇ مەنزىرىلەرنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ پاجىئەلىك، ئەڭ قورقۇنچلۇق بىر كۆرۈنۈش بولسا، قەبرىنىڭ كۆرۈنۈشى، دەيدۇ. قەبرە ئىچىدىكى كۆرۈنۈش، دەيدۇ. دېمەك، بىز مانا بۇ قەبرىگە مېيىتنى ئەكىلىمىز. ئەنە بۇ مېيىتنى ئەكىلىپ، بىسمىللا، ئەلا مىللەتى رەسۇلىللا دەپ بۇ قەبرىنى ئوڭ يېنىنى بېسىپ ياتقۇزۇپ، قىبلىگە قارىتىپ، كەپەنلەرنى باغلىغاننى يېشىۋېتىپ، بىز مېيىتنى دەپنە قىلىمىز. دەپنە قىلغاندىن كېيىن نېمە بولىدۇ؟ بۇ ھەقتە ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلغان ھەدىستە مۇنداق دېيىلگەن. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم بر بندا قبر سيجا قيل صادر يعني دبل قلنب جامائەتلەر يەنى يېقىن تۇغقانلىرى جامائەتلەر شۇ قەبرىستانلىقتىن قايتقان ۋاقتىدا شۇ قەبرىگە دەپنە قىلىنغان ئادەم ئاش قايتقانلارنىڭ ئايىغىنىڭ تاۋۇش ئاۋازىنى ئاڭلايدۇ دەيدۇ شۇنىڭ بىلەن ئىككى پەرىشتە كېلىپ بۇ دەپنە قىلىنغان ئادەمنى ئولتاغۇزۇپ، سەن مۇشۇ مۇھەممەد ساللاللا ئەلەيھى ۋەسەللەم دېگەن ئادەم توغرۇلۇق نېمە دېگەن ئىدىڭ دۇنيادا؟ دەيدۇ. بۇ ئادەم دەيدۇ، مەن ئۇ ئۇ ئادەمنىڭ مۇھەممەد ئەلەيھىسسالامنىڭ ئاللانىڭ بەندىسى ۋە ئاللانىڭ ئەلچىسى ئىكەنلىكىگە گۇۋالىق بېرىمەن، دەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن بۇ ئادەمگە ئىككى پەرىشتە دەيدۇ، سەن ئاۋۇ دوزاختىكى ئورنۇڭغا قارا دەيدۇ. ئاللا سېنىڭ ئاشۇ دوزاختىكى ئورنۇڭ بىلەن جەننەتتىن بىر ئورۇنغا ئالماشتۇرۇپ بەردى، دەيدۇ. شۇنىڭغا پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام دەيدۇ، فەيەراھۇما جەمىئەن. ئۇ ئاشۇ ھەم جەننەتتىكى ئورنىنى ۋە دوزاختىكى ئورنىنى كۆرىدۇ. ۋە ئەمما كافىر ياكى مۇناپىق بولسىچۇ؟ ئۇلارغا سەن مۇشۇ دۇنيادا مۇشۇ مۇھەممەد ساللاللاھۇ ئەلەيھىۋەسسەلەمدىن ئىبارەت بۇ ئادەم ھەققىدە نېمە دەيتتىڭ؟ دېسە، لا ادري كنت اقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت مەن دۇنيادا باشقا ئادەملەر نېمە دېگەن بولسا شۇنى دەيتتىم ۋە يالغانچى جىم دەيتتى خەق نېمە دېگەن بولسا ئەگەشمە شەكىلدە ياشايتتى مەن بۇ ئادەم ھەققىدە بىر توختىلىپ باقماپتىكەنمەن ئىزدىنىپ باقماپتىكەنمەن خەق نېمە دېسە شۇنى دەپ كەلگەن دېگەنكىن لا سەن ھەم بىلمىدىڭ ھەم ئەگەشمىدىڭ ياكى بۇ ھەقتە ئىزدەنمىدىڭ دەپ ئاشۇ تۆمۈر توقماق بىلەن ئىككى قۇلىقىنىڭ ئوتتۇرىسىغا بىرنى ئۇرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بۇ ئادەم شۇنداق بىر چىرقىرايدۇكى، بۇنىڭ ئاۋازىنى مۇشۇ يېقىندىكى ئىنسان بىلەن جىندىن باشقا ھەممە ئادەم ئاڭلايدۇ دېگەن. مانا بۇ قەبرىستانغا شۇنداق قويۇپ بولغاندىن كېيىن بولىدىغان ئەھۋال. يەنى يەنە بىر ھەدىستە، يەنە قايسى كۈنسى بىز ناھايىتى بىر ئۇزۇن ھەدىس ۋە شۇنى دەيمىز دېگەن. شۇ ھەدىسنى قايتىدىن داۋاملاشتۇرايلى قېرىنداشلار. بىز ئۈچىنچى دەرسىمىزدە دەپ ئۆتتۇق. ئەگەر مۇشۇ ۋاپات تاپقۇزۇلغان ئادەم مۇسۇلمان بولسا، مۆمىن بولسا، ئۆلۈپ كېتىدىغان ۋاقتىدا چىرايلىرىدىن نۇر يېغىپ تۇرىدىغان، شۇنداق كۆز يەتكۈچىلىك يەرگىچە تۇرىدىغان شۇنداق جىق پەرىشتىلەر كېلىپ، ئوڭ قوللىرىدا جەننەتنىڭ كەپەنلىرىنى، سول قوللىرىدا جەننەتنىڭ خۇش پۇراق ئەتىرلىرىنى، ئەمبەرلىرىنى كۆتۈرۈپ ئەكېلىپ، ئەي مۆمىن، سەن قورقما! سەن مۇشۇ جەسەتتىنلام چىقساڭ، ئاللانىڭ رەھمىتىگە ۋە ئاللانىڭ مەغپىرىتىگە چىقىسەن، دەپ ئۇنىڭغا تەسەللى بېرىپ، مۇشۇنداق خۇش بىشارەت بېرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئەزرائىل ئەلەيھىسسالام كېلىپ بۇنىڭ جېنىنى ناھايىتى ئاسانچىلىق بىلەن ئالىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بۇنىڭ روھى تا يەتتىنچى قەۋەت ئاسمانغىچە ئاچىقىلىپ، يەتتىنچى قەۋەت ئاسماندىن جەسىتىگە قايتۇرۇلىدۇ، دەپ ئۆتتۇق. ئەمما بۇ مېيىت ئەگەر بۇ روھى قەبزە قىلىنغان ئادەم كاپىر ياكى مۇناپىق بولسا، چىرايى شۇنداق سەت، ئەپتى-بەشىرىسىدىن شۇنداق بىر قورقۇنۇچلۇق پەرىشتىلەر، ئازاب پەرىشتىلىرى كېلىپ، كۆز يەتكۈسىز يەرگىچە ئولتۇرۇپ، ئوڭ قوللىرىدا بولسا دوزاخنىڭ توقماقلىرى، سول قوللىرىدا بولسا دوزاخنىڭكى ئوتتىن كېپەنلىرىنى تۇتۇپ، ئەي نەجىس روھ، سەن ئاللاھنى ئىگەڭنى سەن تونۇمىغان روھ، شۇنىڭ ئۈچۈن سەن مۇشۇ جەسەتتىنلا چىقساڭ، ئاللاھنىڭ غەزىپىگە، ئاللانىڭ لەنىتىگە ئۇچرايسەن، دەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن بۇ روھ قورقۇپ كېتىپ، بەدەننىڭ ئاشۇ تىرناقنىڭ ئاستىلىرىغا، ئاي پۈتۈن بەدەنگە تارقاپ كېتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئەزرائىل ئەلەيھىسسالام بۇ روھنى خۇددى بىر تىكەنلىك توقماق بولسا، ئۇ تىكەنلىك توقماقنى،

ئەگەر مۆمىن بولغان بولسا مۆمىننىڭ روھى دەيدۇ شۇنان بۇ مۆمىننىڭ روھى جەسىتى قايتۇرۇلغاندىن كېيىن يەنى ئەھلى جامائەت مەن ھەدىسنى ئوقۇمايلا مۇشۇ ئۇيغۇرچىسىنى دەي چۈنكى بۇ ھەدىس سەل ئۇزۇنراق ئەگەر دەپنە قىلىنغان ئادەم مۆمىن بولسا ئىككى پەرىشتە كېلىپ بۇ قەبرىستە بۇ ئادەمنى ئولتاغۇزۇپ پەرۋەردىگارىڭ كىمۇ دەپ سورايدۇ بۇ ئادەم مېنىڭ پەرۋەردىگارىم ئاللاھ دەپ جاۋاب بېرىدۇ بۇ ئىككى پەرىشتە سېنىڭ دىنىڭ نېمىتى دەپ سورايدۇ

شۇ ئەسنادا ئاسماندىن بىر نىدا قىلغۇچى نىدا قىلىپ، مېنىڭ بەندەم راست ئېيتتى، بۇ بەندەمگە جەننەتنىڭكى بىساتلىرىدىن سېلىپ بېرىڭلار، جەننەتنىڭ كىيىملىرىدىن كىيگۈزۈڭلار، جەننەتتىن بىر ئىشىكنى ئېچىپ بېرىڭلار، دەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن بۇ قەبرىگە جەننەتنىڭ خۇشبۇي، شۇنداق مەززىلىك خۇش پۇراق شاماللىرى ۋە جەننەتنىڭ شۇنداق خۇشبۇي ھىدى كېلىدۇ. قەبرىسى ئاش كۆزى يەتكۈسى يەرگىچە كېڭەيتىپ بېرىلىدۇ ۋە شۇ ئەسنادا چىرايى شۇنداق چىرايلىق، كىيىملىرى شۇنداق گۈزەل، ھىدى شۇنداق خۇشبۇي ھىدى بار بىر ئادەم شۇنداق كېلىدۇ. كەلگەندىن كېيىن بۇ سەن ئەمدى خۇشال قىلىدىغان ئىشلار بىلەن خۇشبىشارەت ئاغىن. مانا بۇ سېنىڭ ۋەدە قىلىنغان كۈنۈڭ مۇشۇ، قۇرئانى كەرىمدە ۋاي ئاندا بولىدۇ، ماندا بولىدۇ، ۋەدە قىلىنغان كۈن مۇشۇ، دېگەندىن كېيىن، بۇ تىرگۈزۈلگەن ئادەم نېمە دەيدۇ دېسە، سەن كىمۇ دەيدۇ. سېنىڭ چىرايىڭ بولسا بىر ياخشىلىق يېغىپ تۇرىدىغان چىرايكەن، سەن كىمۇ دېگەن كېيىن، مەن بولسام دۇنيادىكى سېنىڭ ياخشى ئىشلىرىڭ. مانا بۇ دۇنيادىكى ئاللاھ يولىدا قىلغان دەۋەتلىرىمىز قېرىنداشلار. مانا بۇ دۇنيادىكى ئاتا ئانىغا قىلغان ياخشىلىقىمىز قېرىنداشلار. مانا بۇ ئىسلامىيەت ئۈچۈن تارتقان جاپالىرىمىز. كېچىلىرى قوپۇپ ئوقۇغان نامازلىرىمىز. كۆزلىرىمىزدىن تاراملاپ ئاققان ياشلىرىمىز مانا بۇ شۇ ئەمەل سالىھ دېگەن مۇشۇ قېرىنداشلار. مۇشۇنداق بۇ ئەمەل سالىھنى قانچە قىلساق، قىيامەت كۈنسى بىزنىڭ ئاشۇ قەبرىگە كىرگەندە بىزنىڭ ئالدىمىزغا شۇنداق چىرايلىق، شۇنداق كېلىشكەن ئادەم سۈپىتىدە ئالدىمىزغا كېلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بۇنى كۆرۈپ، ئى پەرۋەردىگارىم، قىيامەتنى بەك تېز قىسىلا بوپتىكەن. مەن قىيامەتنى ئىشتىك قىسلا ئۆزەمنىڭكى ئائىلەم بىلەن ۋە ئۆزەمنىڭ يېقىنلىرى بىلەن سىلىنىڭ بېرىدىغان مۇكاپاتلىرى بىلەن بىر يەرگە كەلسەم دەپ كېتىدۇ دەيدۇ ناۋادا بىر كاپىر دەپنە قىلىنغان بولسا دەيدۇ ئۇنىڭ روھى ئاشۇ بىرىنچى قەۋەت ئاسماندىن تاشلىنىدۇ شۇنان بۇ بىچارىنىڭ روھى شۇ يەردىن جەسەتكە چۈشىدۇ شۇنىڭ بىلەن ئىككى پەرىشتە كېلىپ بۇنى ئوتاغۇزىدۇ ئوتاغۇزۇپ پەرۋەردىگارىڭ كىمۇ دېگەن كېيىن ئىنجىقلاپ ھا دەپ ئىنجىقلاپ بىلمەيمەن دەيدۇ چۈنكى ئۇ دۇنيادا ئويۇن تاماشا بىلەن، ناخشا ئۇسسۇل بىلەن، گۇناھ مەسىيەت بىلەن بولغانلىقتىن ئاللانى بىلمەيدۇ. ئىنسان ئويلاپ بولالمايدىغان گۇناھ مەسىيەتلەر بىلەن مەشغۇل بولغانلىقتىن كېچە كۈندۈز مۇشۇ قورساقنىڭ شەھۋىتىنىڭ غېمى بىلەن بولغانلىقتىن، جازانە يېيىش بىلەن، ھارام مال تېپىش بىلەن، ھارام ئاياللار بىلەن بىرگە بولۇش بىلەن مۇشۇنداق بولغانلىقتىن پەرۋەردىگارنى بىلمەيدۇ. ھە ھە مەن بىلمەيتتىم دەيدۇ. دىنىڭ نېمە ئۇ؟ دېگەن چاغدا يەنىلا دۇدۇقلاپ، مەن بىلمەيمەن دەيدۇ. ما سىلەرگە ئەلچى قىلىپ ئەۋەتىلگەن ما ئادەم كىم ئۇ؟ دېسە يەنە دۇدۇقلاپ، مەن بىلمەيمەن دەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئاسماندىن بىر نىدا قىلغۇچى نىدا قىلىپ، مانا بۇ بەندەم، كاپىر بولغان بەندەم شۇ، يالغان ئېيتقان بەندەم مۇشۇ، ئۇنىڭغا دوزاخنىڭ بىساتلىرىدىن سېلىپ بېرىڭلار دوزاختىن بىر ئىشىك ئېچىپ بېرىڭلار دەيدۇ شۇنىڭ بىلەن دوزاخنىڭ ئاشۇ زەھەردەك ئىسسىقى ۋە دوزاخنىڭكى زەھەرلىرى ئۇنىڭ قەبرىلىرىنى توشقۇزىدۇ ئۇنىڭ قەبرىلىرى تارلاشتۇرۇلىدۇ ھەتتا بۇ قەبرە تارلىشىپ ئۇنىڭ قوۋۇرغىلىرى قوۋۇرغىلىرىغا كىرىشىپ كېتىدۇ دەيدۇ شۇ ئەسنادا چىرايى ناھايىتى سەت سەت كىيىنىۋالغان، شۇنداق سېسىق پۇرايدىغان بىر ئادەم كېلىپ، ئەنە سېنى تېخىمۇ غەمكىن قىلىدىغان ئىشلار بىلەن سەن بېشارەت ئالغىن دەيدۇ. سېنى ئەڭ تېخى غەمكىن قىلىدىغان كۈن ئالدىڭدا دەيدۇ. مانا بۇ سېنىڭ دۇنيادا ۋەدە قىلىنغان كۈن مۇشۇ. دېگەنكىن ۋاي سەن كىم ئۇ؟ سېنىڭ چىرايىڭدىنلام بىر يامانلىق يېغىپ تۇرىدىكەنغۇ دېگەنكىن، مەن سېنىڭ دۇنيادىكى رەزىل ئەمىلىڭمەن شۇ. دەيدۇ. مانا بۇ قېرىنداشلار، مۇشۇ دۇنيادا قىلغان نېمىڭىز بولسا قىيامەت كۈنى بۇ ئاشۇ بىر ئىنسان ئوبرازىدا، ئىنسان شەكلىگە ئايلىنىپ، ئۆزىڭىزنىڭ ياخشى قىلسىڭىز ياخشى، يامان قىلسىڭىز يامان ئەمىلىڭىز دۇنياغا كېلىدۇ. ئەمدى شۇ چاغدا كېلىدىغان ئادەمنىڭ يا چىرايىدىن نۇر يېغىپ تۇرىدىغان ياخشى ئادەم كەلسۇن دېسىڭىزمۇ بۇ ئۆزىڭىزنىڭ قولىدا، يامان ئادەم كەلسۇن دېسىڭىزمۇ ئۆزىمىزنىڭ قولىدا. شۇنىڭ بىلەن بۇ بىچارە ئۆزىنىڭ ئەھۋالىنىڭ يامانلىقىنى بىلىپ ئى ئاللا قىيامەت قىلمىسىلا دەپ كېتىدۇ چۈنكى بۇ مەشەدىلام مۇشۇندا بىرىنچى بېكەتتىلام ئىش ماندا بولسا ئەگەر قىيامەت قايىم بولسا مېنىڭ ئىشىم چاتاقكەن دەپ ئى ئاللا قىيامەت قىلما ئى ئاللا قىيامەت قىلما دەيدۇ دەپ مانا بۇ ھەدىستە مۇشۇ قەبرىدە بولىدىغان ئىش مۇشۇندا بايان قىلىنغان قېرىنداشلىرىمىز بۈيۈك ئاللا سۇبھانەھۇ ۋە تائالا مۇشۇ يامان كۈندىن بىزنى ساقلىسۇن، شۇ يەردە تەۋھىد كەلىمىسىنى دېيەلىشىمىزنى نېسىپ ئەتسۇن ۋە مۇشۇ دۇنيادا ئۆزىنىڭ پەزلى ۋە مەرھەمىتى بىلەن ياخشى ئەمەللەرنى قىلىشقا مۇيەسسەر قىلسۇن. شۇنىڭ بىلەن بۇ ئادەمگە كۆزى كۆرمەيدىغان كور، قۇلاق ئاڭلىمايدىغان گاس، سۆزلىيەلمەيدىغان گاچا، قولىدا تۆمۈر توقماقتىن توقماق تۇتۇلغان بىر پەرىشتىنى مۇسەللەت قىلىنىدۇ. ناۋادا بۇ توقماق بىلەن دەيدۇ. بۇ توقماق بىلەن بىر تاغنى ئۇرغان بولسا، بۇ تاغ توپىغا ئايلىنىپ كەتكەن بولاتتى دەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن بۇ پەرىشتە بۇ مۇناپىق يا كاپىرنى شۇنداق بىر ئۇرىدۇكى، بۇ ئاشۇ كۇمپەيكۇم توپراققا ئايلىنىپ كېتىدۇ دەيدۇ. ئاندىن كېيىن ئاللا يەنە ئۇنى ئۆز ئەسلىگە قايتۇرىدۇ دەيدۇ. يەنە بىر قېتىم ئۇرىدۇ دەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن بۇ شۇنداق بىر چىقىرايدىكى، بۇنىڭ ئاۋازىنى ئىنسان بىلەن جىندىن باشقا مەخلۇقاتلار ئاڭلايدۇ دەيدۇ. مانا بۇ قەبرىدىكى ئىنسانلارنىڭ ئەھۋالى قېرىنداشلار. بۇنى بىلگەن ئىكەنمىز، مانا بىز بىر مۇسۇلمان مۆمىن بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن بۇنى بىلگەنكەنمىز ۋە مۇشۇنىڭغا ئىمان كەلتۈرگەن بىز ئاخىرەتكە ئىمان كەلتۈردۇق دەيدىكەنمىز، بۇنىڭغا ئىمان كەلتۈرگەن ھەر بىرلىرىمىز مۇشۇ كۈن ئۈچۈن ياخشى تەييارلىق قىلىپ، ۋە مۇشۇنىڭغا ئىمان كەلتۈرۈپ ۋە مۇشۇ كۈن ئۈچۈن ئەمەل قىلىشىمىز، قەبرىمىزنىڭ جەننەتنىڭ بىر باغچىسى بولۇش ئۈچۈن تىرىشىشىمىز كېرەك. ھەمدە جەننەت قەبرىمىزنىڭكى جەننەتنىڭ باغچىسى بولۇش ئۈچۈن بىز ياخشى ئىشلارنى كۆپ قىلىشىمىز كېرەك ۋە شۇنداقلا. بۇ دۇنيانىڭ پىتنىلىرى ناھايىتى كۆپ، نۇرغۇن ئىمتىھانغا دۇچ كېلىمىز. شۇ ۋاقتىدا قەبرىمىزنىڭ دوزاختىكى بىر ئازگاللارنىڭ بىر ئازگىلى بولۇپ قېلىشتىن ساقلىنىپ، بۇ دۇنيادىكى ئىمتىھانغا سەۋر قىلايلى قېرىنداشلار. مانا بۇ قەبرىدە بولىدىغان ئەھۋاللار. ئەمدى مۇشۇ دۇنيادىكى ئەھۋالىمىزنىڭ ئوخشاش بولماسلىقى بىلەن قەبرىدىكى ئەھۋاللار ئوخشاش بولمايدۇ. ئەمدى قېرىنداشلار بىز بۇ قەبرىدە كىرگەندىن كېيىن يا ئازاب بولىدۇ ياكى بۇ قەبرىدە بىر نېمەت بولىدۇ ئەمدى بۇنىڭغا بىز بىر مۇسۇلمان بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن ئىمان كەلتۈرىمىز بەزىلەر بۇنى ئاڭلاپ قۇلاقلارغا بىر خىل ئاڭلىنىپ قېلىشى مۇمكىن شۇنىڭ ئۈچۈن مەن مىشەدە ئازراق بىر تېمىنى قىستۇرۇپ ئۆتىمەن قېرىنداشلىرىمىز بۇ ئاخىرەت غەيب مەسىلە بولۇپ بىز بۇنى بىلەلمەيمىز بۇنىڭ قانداقلىقىنى ئۇقمايتتۇق لېكىن ئاللا سۇبھانەھۇ ۋە تائالا قۇرئانى كەرىم بىلەن رەسۇل ئەكرەم ساللاللا ئەلەيھى ۋەسەللەم بىلەن بىزگە خەۋەر بەردى ئەمدى مۇشۇ گەپلەرنىڭ ئۆزى مۇشۇ قەبرىدە بولىدىغان ئاخىرەت ئىشلار قۇرئانى كەرىم بىلەن بايان قىلىندى ئەمدى مۇشۇ قۇرئانى كەرىمنى بىز ئالتە مىڭ ئىككى يۈز ئوتتۇز ئالتە ئايەت دېسەك ئىككى مىڭ ئۈچ يۈز يەتمىش سەككىز ئايەت مۇشۇ ئاخىرەت توغرىلىق سۆزلىگەن مۇشۇ ئەھۋاللارنى سۆزلىگەن ئەمدى قۇرئانى كەرىمدە يەنە تەخمىنەن بىر مىڭ ئىككى يۈز ئايەت مۇش ئىلىم پەن توغرىلىق سۆزلىگەن قېرىنداشلار ئەمدى بىز بۇ قەبرىدە بولىدىغان ئىشنىڭ ھەقلىقىنى نەدىن بىلدۇق دېسە قۇرئانى كەرىم ئارقىلىق بىلدۇق ئەمدى قۇرئانى كەرىمنىڭ ھەقلىقىنى راست ئاللانىڭ كىتابى ئىكەنلىكى نەدىن بىلىمىز دېسەك شۇ قۇرئاننىڭ ئۆزىدىن بىلىمىز ئاللا سۇبھانەھۇ تائالا ماش قەبرىدىكى گەپنى دېيىش ئۈچۈن بىزگە بىلدۈرۈش ئۈچۈن قۇرئانى كەرىمدە ئالدى بىلەن مۇشۇ دۇنيادا بىز بىلەلەيدىغان بىز تەتقىق قىلىپ ئىسپاتلاپ چىقالايدىغان گەپلەرنى دەپ ئۇنى ئارقىسىدىن قەبرىدە بولغان ئىشلارنى دېگەن يەنى بىزگە دېمەكچى بولغىنى ئەي ئىنسان سەن مۇشۇ قەبرىدە بولغان ئىشلارغا ئىشەنمىسەڭ ما ئۇنىڭ ئالدىدىكى باش قەبرىنىڭ ھەققىدە بايان قىلغان ئايەتنىڭ ئالدىدىكى ئايەتلەرنى سەن تەتقىق قىلىپ ئوبدان ئىزدىنىپ باق ماۋۇ ھەق بولغان ئىكەن ماۋۇ ھەق دېمەكچى بىزگە

بۇ ئايەتتە مۇشۇ تۆرەلمىنىڭكى ئاشۇ گامېتا باسقۇچىدىن تارتىپ ئاندىن كېيىن بالىياتقۇنى سۈپەتلەيدۇ ئاندىن كېيىن تۆرەلمىنىڭ زىگوتا باسقۇچى زۈلۈكسىمان باسقۇچى ئاندىن كېيىن چىشلەپ قويغان گۆش ئوخشاش باسقۇچ سۆڭەك باسقۇچى سۆڭەكلەرگە گۆش قوندۇرۇش باسقۇچى ئاندىن كېيىن ئۆزگىچە بىر ھالەتكە كېلىش باسقۇچلىرىدىن ئىبارەت مۇشۇنداق تۆرەلمىنى ناھايىتى تەپسىلىي ئىنچىكە بايان قىلىپ بەرگەن

ھەمدە قۇرئانى كەرىمنىڭ مۇشۇ مىللى سانتىمېتىر ۋاقتىدىكى تۆرەلمىلەرنى ناھايىتى ئىنچىكە تەسۋىرلەپ بايان قىلىپ بېرىشى بۇ چاغدا ياكى بىر چوڭايتىپ بېرىش ئەسۋابلىرى ياكى رەسىمگە ئېلىش ئەسۋابلىرى ياكى كۆرۈش ئەسۋابلىرى مەۋجۇت ئەمەس چاغدا ئاشۇ مىللى سانتىمېتىرلىق تۆرەلمىلەرنى ئاجايىپ تەپسىلىي بايان قىلىپ بەرگەن بۇ سۈرىنىڭكى ئون ئىككىنچى ئايىتىدە ۋەلەقەد خەلەقنەل ئىنسانە مىن سۇلالەتىن مىن تىين دېگىنى بىز ئىنساننى دېمەكچى بولغىنى مەشەدە ئادەم ئەلەيھىسسالامنى لاينىڭ جەۋھىرىدىن ياراتتۇق ئەمدى بۇ يەردە ئىنساننىڭكى جىسمى ئاساس جەھەتتىن ئەللىك تۆت پىرسەنتتىن تارتىپ يەتمىش پىرسەنتگىچىلىك سۇدىن تەركىب تاپىدۇ ئون بىر پىرسەنتتىن ئون يەتتە پىرسەنتگىچىلىك ئاقسىلدىن، ئون تۆت پىرسەنتتىن يىگىرمە ئالتە پىرسەنتكىچىلىك مايدىن ۋە ئۇنىڭدىن باشقا بەش پىرسەنتتىن ئالتە پىرسەنتكىچىلىك ئانئورگانىك ماددىلاردىن تەركىب تاپىدۇ. ئەمدى بۇ ئىنساننىڭ جىسمىنى خىمىيىلىك ئانالىز قىلسا، تەخمىنەن ئاتمىش بىر پاي بەش پىرسەنت ئوكسىگېن، ئون سەككىز پىرسەنت كاربون، ئون پىرسەنت ھىدروگېن، ئۈچ پىرسەنت نىتروگېن، ئۈچ تۆت پىرسەنت كالسىيوم ۋە يەتتە پىرسەنت فوسفورلاردىن تەركىب تاپىدۇ ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش ئۇنىڭدىن باشقا ناھايىتى ئاز مىقداردا يود فتور بروم تۆمۈر ماددىسى مىس ماددىسى مانگان سىنك خروم كوبالت نىكېل مولىبدېن قەلەي ۋانادىي سىلىتسىي ئاليۇمىن قاتارلىق ماددىلارنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ بۇ ماددىلار بەدەندە ناھايىتى ئاز بولىدۇ لېكىن لېكىن مۇشۇ ماددىلاردا ئاز تولا قالايمىقانچىلىق كۆرسە بەدەندە ھەر خىل كېسەل ئالامەتلىرى پەيدا بولىدۇ ئەمدى مۇشۇ ئىنساننىڭ پۈتۈن ۋۇجۇدىدىكى مۇشۇ ئېلېمېنتلارنى مۇشۇ ماددىلار بىلەن

قۇرۇپ ئاشۇ تاش تەكلام بولىدىدە قۇرۇيدىغان گەپ ئاندىن كېيىن تەدرىجى بىز بىلەن مۇشۇ ھاياتلىقنى ياشىغان باكتېرىيە زەمبۇرۇغ يۇسۇنلار ۋە ۋىرۇسلار بىزنىڭ ھاياتىمىز بىلەن بىللە ياشىغانلار مۇشۇلار بىزنى ئاستا چىرىتىشكە باشلايدۇ ئەمدى رەڭگى ئۆزگىرەيدۇ پۇرايدۇ شۇنىڭ بىلەن ئاستا بەدىنىمىزدىكى سۇلار ھەممىسى ئاستا قانداق قىلىدۇ پارغا ئايلىنىپ تۈگەيدۇ ئاخىرسى ئاستا ئاستا نېمىگە قايتىمىز يەنە توپا بولىمىز. ئاندىكىن ئاللا يەنە بىزنى توپىدىن قانداق قىلىدۇ؟ قايتا تىرىلىدىغان گەپ. ئەمدى مانا مۇشۇ پاكىتلار ئىنساننىڭكى تۇپراقتىن بولغانلىقىنىڭ بىردىنبىر پاكىتى. دېمەك، بۇ ئاللا تائالا بىر مىڭ تۆت يۈز يىل بۇرۇن بىز ئىنساننى تۇپراقتىن ياراتتۇق دېگەن ئايەتنىڭ مەزمۇنى مۇشۇ. ئون ئۈچىنچى، ئون تۆتىنچى ئايەتتە بولسا. سۇممە جەئەلناھۇ نۇتفەتەن فى قارارىن مەكىن دەيدۇ. ئاندىن كېيىن بىز بۇ ئىنسانلارنى بىخەتەر قوغدىلىدىغان ناھايىتى پۇختا بالىياتقۇدا نۇتفە قىلدۇق دېگەن گەپ. نۇتفە دېگەن گەپ يەنى ئۇيغۇرچىدىكى ھېلىقى گامېتا دېگەن شۇ. يەنى ئەرلىك گامېتا، ئاياللىق گامېتا دەپ ئايرىيمىز. ئەمدى بۇ ئىنساننىڭكى تۆرىلىشىنىڭ بىرىنچى باسقۇچى. ئەمدى بۇ ئەرلىك گامېتا بىلەن ئاياللىق گامېتا قوشۇلغاندىن كېيىن بۇنى قۇرئانى كەرىمدە نۇتفەتىن ئەمشاج دەيدۇ.

بىز ھېلىقى سۇن ۋۇكۇڭنىڭ كىنوسىدا كۆرىمىزغۇ، سۇن ۋۇكۇڭ كىچىكلەپ، كىچىكلەپ، كىچىكلەپ چىۋىنچىلىك بولاپ قالىدۇ. ئۇلا دەيدۇ، ئۇنىڭدىنمۇ كىچىك ھالەتتە ماشۇ ئەرنىڭكى ئىسپېرمىسىدا بولىدۇ، ئادەم دېگەننىڭ. شۇنىڭ بىلەن ئانىنىڭ بالىياتقۇسىغا كىرىپ شۇنداق چوڭىيىپ، چوڭىيىپ، چوڭىيىپلام تۇغۇلىدۇ. دېمەك، ئايالنىڭ ھېچ قانداق رولى يوق، ئايالنىڭ پەقەت شۇ قورسىقىدىلام بالا چوڭ بولىدىغان بىر، خۇددى بىر يەگىلا ئوخشايدۇ، ئۇرۇقنى شۇنداق سېپىپ قويساق، ئۇرۇق ئۆزى ئەشەددە چوڭ بولۇپ، مانداق ئايالنىڭ ھېچ قانداق رولى يوق دەپ قارايدۇ. بۇنىڭ قارىشىدا ھەم بىر خىل ئېقىم بولۇپ، بۇلا ياق.

بىرى زورۇق قۇلتى ئىككىنچىسى بىز ئۇيغۇرچىدا ئەلەق ئەلەق دەپ قويىمىز قولىڭىزغا چاپلىشىۋالمىسۇن دېگەن گەپ يەنى چاپلىشىدىغان دېگەن گەپ ئۈچىنچىسى ئويۇلمىقان ئەمدى بۇ يەردە زۇلۇكسىمان دەپ ئاتىشى تۈرەمنىڭ مۇشۇ قاچاندا دېسەڭلار شۇ taxminan dastlabki o'n o'n besh kun ichida o'limi olimlar tekshirib olimlar tekshirib shuni tadqiq qilib topdi ماشۇ ئىككى ھەپتە ئىچىدە مۇشۇ چىشى گامېتا ئەر گامېتا يەنى ئەرنىڭكى ئىسپېرم بىلەن ئايالنىڭ تۇخۇمى بىرلەشكەندىن كېيىن بىر خىل خالتىلىق تۆرەلمە دەپ ئاتايدۇ بۇ تېبابەتتە خالتىلىق تۆرەلمە دەپ بۇ خالتىلىق تۆرەلمە قانداق قىلىدۇ ئىككىسى بىرلىشىپ زىگوتا بولۇپ ئانىڭدىن كېيىن ئانىنىڭكى بالىياتقۇسىغا چاپلىشىپ ئىككىسى بىرلىشىپ زىگوتا بولۇپ تۇخۇم بىلەن ئىسپېرم بىر يەرگە كېلىپ ئۇرۇقلانغاندىن كېيىن ئالتە يەتتىنچى ھەپتىسى قانداق قىلىدۇ ئاشۇ ئىپتىدائىي بالىياتقۇغا چاپلىشىپ شۇ يەردە چاپلىشىپ تۇرىدۇ شۇ چاپلاشقانلىقتىن شۇڭا قۇرئانى كەرىمدە ئەلەق دېگەن گەپ بىزنىڭ ئۇيغۇرچىدا ئەلەق دەيمىزغۇ چاپلىشىۋالمىسۇن قولىڭىزغا چاپلىشىپ قالمىسۇن دېگەن گەپ شۇڭا قۇرئانى كەرىمدە ئەلەقنىڭ بىر مەنىسى ئۇنىڭغا ۋاي بالام تۇتماڭ ئەلەق دېيىشىمىز شۇ ئەلەق شۇ بۇ يەردىكى ئەلەقنىڭ ئىككىنچى مەنىسى ئەمدى ئەرەبلەر دۇدۇل ئەلەق دەيدۇ يەنى زۇلۇك زۇلۇك قۇرتى دېگەن گەپ بۇ زۇلۇك قۇرتى قانداق ياشايدۇ دېسەڭلار بۇ سازلىقتا ياشايدىغان قۇرت بولۇپ كالا قويلا سۇ ئىچكىلى بارسا ئاشۇ تىلنىڭ ئاستىغا چاپلىشىۋېلىپ ئاشۇ تىلنىڭ ئاستىدىن قاننى شوراپ ياشايدۇ ئەمما تۆرەلمە دەل مۇشۇ ۋاقتىدا قانداق قىلىدۇ شۇ ئىپتىدائىي بالىياتقۇغا چاپلىشىپ ياشايدۇ بۇ چاغدا تۆرەلمىنىڭ ئوزۇقى نېمە بولىدۇ دېسە شۇ ئانىنىڭكى ھەيز بولىدۇ ئەمدى ھەيز قېنى بۇ تۆرەلمىگە ئوزۇقلۇق بولۇپ كېلىدۇ شۇنى ئوزۇقلۇق قىلىپ ياشايدۇ خۇددى زۇلۇق قۇرتى تىلنىڭ ئاستىغا چاپلىشىۋېلىپ قاننى شوراپ ياشىغاندەك تۆرەلمە ھەيز قېنىنى ئوزۇقلۇق قىلىپ ياشايدۇ. ئاندىن كېيىن شەكلى شۇ چاغدىكى ئاشۇ تۆرەلمىنىڭ شەكلى دەل ئاشۇ زۇلۇق قۇرتىغىلا ئوخشايدۇ ئەمدى. ئىككىسىنى بىرگە ئەكەلسە ئوخشاش چىقىدۇ ئەمدى. ئۇيۇلما قان، يەنى ئەلەقنىڭ يەنە بىر مەنىسى ئۇيۇلما قان دېدۇق. ئۇيۇلما قان دەپ ئاتىلىشى تۆرەلمىنىڭ مۇشۇ باسقۇچىدا قان ئايلىنىش سىستېمىسى شەكىللەنگەن بولىدۇ، ئەمما قان ئايلانمايدۇ. قان ئايلىنىش سىستېمىسى شەكىللىنىپ، قان ئايلانمىغاندىن كېيىن قارىماققا ئۇيۇلما قانغا ئوخشايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن قۇرئانى كەرىمدە بۇنىڭدا ئەلەق دەپ ئاتىلىشى شۇنىڭدىن. ئەمدى ئويلاپ باقىلى قېرىنداشلار، مۇشۇنى بىر مىڭ تۆت يۈز يىل بۇرۇن مۇھەممەد ئەلەيھىسسالامنىڭ بىلىشى مۇمكىنمۇ؟ ھەرگىز مۇمكىن ئەمەس. ئاندىن كېيىن بىز بۇ زۈلۈكسىمان باسقۇچتىن بىر چىشلەم گۆش باسقۇچىغا تەرەققىي قىلدۇردۇق، يەنى بىر زۈلۈكسىمان باسقۇچ باسقۇچتىن بىر چىشلەم گۆش ھالىتىغا ئەكەلدۇق دەيدۇ. ئەمدى بۇ يەردە قۇرئانى كەرىم تۆرەلمىنىڭكى مانا شۇ تۆتىنچىسى، تۆتىنچى ھەپتىسىنىڭكى ئاخىرسى باشلىنىدۇ. يەنى تەخمىنەن تۆرەلمىنىڭ چوڭلۇقى مۇشۇ چاغدا ئون ئۈچ مىللىمېتىر سانتى بولىدۇ تۆتىنچى ھەپتىدىن باشلىنىپ ئالتىنچى ھەپتىگىچە مۇشۇ مۇدغا باسقۇچ تۇرىدۇ ئەمدى بۇ بىر خىل ئاشۇنداق بىر چىشلەم خام گۆشكىلەم ئوخشايدۇ ئەمدى بۇنىڭكى مۇدغا دەپ ئاتىشى تۆرەلمىنىڭ شەكلى شۇنداق بولىدۇ ئەمدى شەكلىمۇ خۇددى ئاشۇ چىش بىلەن چاينىغاندەكلەم بولىدۇ ئەمدى چىش بىلەن چاينىغاندەك چىشنىڭ ئىزلىرى خۇددى بىز بىر پوپۇتاڭنى چاينىساق پوپۇتاڭغا چىشلىرىمىز ئىز قاپ قالغاندەك شەكلى ئاشۇنداق بولىدۇ بۇ باسقۇچتا تۆرەلمە ناھايىتى تېز تەرەققىي قىلغانلىقتىن بوغۇملارنىڭ ئورۇنلىرى بولسا مۇشۇنداق غۇژمەكلىشىدۇ يەنە بىر ئورۇنلار مۇنداق خۇددى پۈيلەپ قويغاندەك ئۆرلەپ قالىدۇ يەنە بىر ئورۇنلار مۇنداق بىر ئېگىلىپ ئاي مۇش جەرياندا ناھايىتى تۆرەلمىنىڭ شەكلى بىردەم بىر ياڭزا بىردەم بىر ياڭزا ئۆزگەرگەن خۇددى بىز بىر پوپۇتاڭنى چايناپ نېمە قىلساق بىردەم بىر خىل بىردەم بىر خىل بىردەم بىر خىل شەكىلگە كىرگەندەك تۆرەلمىنىڭ مۇشۇ باسقۇچتىكى دەۋرىدە ناھايىتى تېز ئۆزگىرىدۇ ۋە شۇنداقلا مۇشۇ رەسىم تارتىپ قارىساق مۇشۇ چاغدا ھېلىقى تۆرەلمىنىڭكى بەدەن بوغۇمى بەدەن بوغۇملىرى شەكىللىنىۋاتقان ۋاقىت بولغانلىقتىن قارىسا خۇددى بىر چىشلەپ قويغان ئاشۇ چىشنىڭ ئىزلىرى ئېنىق كۆرۈنۈپ ئاشۇ چىشنىڭ ئىزلىرىدەكلەم كۆرۈنىدۇ شۇنىڭ ئۈچۈن قۇرئانى كەرىمدە بىر چىشلەم گۆش باسقۇچى بىر چىشلىگۈدەك بىر گۆش باسقۇچى دەپ ئاتايدۇ بۇنى قۇرئانى كەرىمدە مانا بۇنى دېدۇق بۇ تۆرەلمىنىڭ قورساقتا ناھايتىغا بىر تۆت ھەپتە بولغان ۋاقتى يەنى ئون ئۈچ مىللىي سانتىمېتىر ئەنە بۇنى ئۆزەڭلار ئويلاپ بېقىڭلار بۇ ھازىر دېگەن نەچچەسى يوغانتىپ شۇنداق قارىسا قاراپ باقساڭلار ئاش شۇنداق چىشنى ئىزدەك چىقىپ تۇرىدۇ ئاندىن كېيىن ئاش تەبىئىي رەسىم قارىساڭلار مۇشۇ تۆت ھەپتىدىن ئالتە ھەپتىگىچە تۆرەلمىنىڭ شەكلى بىردەم بىر ياڭزا بىردەم بىر ياڭزا بىردەم بىر ياڭزا ئۆزگىرەپ تۇرىدۇ خۇددى بىر نەرسىنى چاينىساق بىز چايناش بىلەن تەڭ ئاش بىز چاينىغان نەرسىنىڭ شەكلى ئۆزگەرگەندەك ئۆزگىرەپ تۇرىدۇ ئاندىن كېيىن چىشنىڭكى ئىزلىرى بولىدۇ دېدۇق بۇنى muhammad sallallohu alayhi vasallam نەدىن بىلدى قېرىنداشلار ئانىڭدىن كېيىن قۇرئانى كەرىمدە ھىم بىر ئايەتتە شۇنداق دېگەن سورە ھەجدە ئاللا تائالا مانا شۇ بىر چىشلەم گۆش باسقۇچتا مىن مۇدغاتىن مۇخەللەقەتىن ۋە غەيرى مۇخەللەقە دەيدۇ يانى تۆرەلمىنىڭكى مانا شۇ ئالت بەش ئالتىنچى ھەپتىسى بولغان ۋاقتى يېتىلگەن ھەم يېتىلمىگەن مۇدغادىن سىلەرنى ياراتتى بىر چىشلەم گۆشتىن ياراتتى دەيدۇ ئەنە مۇشۇ يەردە يېتىلگەن دېگەندىن مۇشۇ باسقۇچتا تۆرەلمىنىڭكى ئىچكى ئەزالىرى شەكىللەنگەن يانى ئەمما تاشقى ئەزالىرى شەكىللەنمىگەن شۇنىڭ ئۈچۈن

يوغان يېزىپ بوينىغا تاختاي قىپ ئېسىپ يىغىنغا كىرگەن دەيدۇ. ھەي ئىنسانلار ئويلاپ بېقىڭلار، ئون تۆت ئەسىر بۇرۇن مۇشۇ تۆرەلمىنىڭ مۇشۇ ھازىرقى باسقۇچىنى مۇشۇنداق تەسۋىرلەش مۇمكىنمۇ دەپ. توغرا مەنمۇ مەن شۇ مېنىڭ كەسپىم مۇشۇ كەسىپ بولغاندىكىن ۋەتەنگە بېرىپ ئۇيغۇرچە كىتابلارنى ئاختۇرۇپ تۆرەلمىگە دائىر كىتابلارنى ئوقۇپ باقتىم. نەدە ئۇنداق تۆرەلمىنىڭ باسقۇچلىرىنى ئاتىيالىسۇن؟ ئون بەش كۈنلۈك، ئون ھەپتىلىك، ئىككى ھەپتىلىك، ئۈچ ھەپتىلىك دەپ ھەتتا بىر شۇ تۆرەلمىنىڭ باسقۇچلىرىغا ھازىرغىچە ئىسىم قويالمايۋاتىدۇ قېرىنداشلار، ئىسمىنىمۇ تېخى تۈزۈك ئۇقمايدۇ بۇلار. بولمىسا دوختۇرلاردىن سوراپ بېقىڭلار. ئەمما قۇرئانى كەرىم بولسا ئاش، ئىسىم قويۇپ رەسمىي ئاش، ئاتالغۇشۇناسلىق ئىلمىگە ماس كېلىدىغان، شۇنىڭغا ئۇيغۇن كېلىدىغان ئىسىملارنى قويۇپ، ئاتالغۇلارنى قويۇپ، گامېتا باسقۇچى، زېگوتا باسقۇچى،

ئاندىن كېيىن سۆڭەكلەرگە كۇللا پەيدا بولۇپ، گۆش قونىدۇ ئەمدى. مۇشۇ خېلى نۇرغۇن ئىلىم-پەن كىتابلىرىدا ئالدى بىلەن گۆش شەكىللىنەمدۇ ياكى سۆڭەكمۇ دېگەنگە نۇرغۇن ئالىملار، ئىلىم-پەن ئالىملىرى، مۇشۇ تۆرەلمىشۇناسلىق ئالىملىرى ئالدى بىلەن گۆش شەكىللىنىپ كەينىدىن سۆڭەك دەپ. ئەمما قۇرئانى كەرىم بولسىچۇ ئالدى بىلەن سۆڭەك كەينىدىن گۆش دېگەن. ھازىر ئىلىم-پەندە يېقىنقى زاماندا ئىسپاتلاپ چىقتى، تۆرەلمە ئالدى بىلەن ئاشۇ كۆمۈرچەك ئۇستىخانلار قېتىشىپ سۆڭەككە ئايلىنىدىغانلىقىنى، ئاندىن كېيىن ئۈستىگە توقۇلمىلار پەيدا بولۇپ گۆش پەيدا بولىدىغانلىقىنى.

قوينىڭمۇ قوي قويچە، كالىنىڭ كالىچە، ئاتنىڭ ئاتچە، ئېشەكنىڭ ئېشەكچە، ئادەمنىڭ ئادەمچە. قۇرئان كەرىم نېمە دەيدۇ؟ سۇممە ئەنشەئناھۇ خەلقەن ئاخىر. ئۆزگىچە بىر مەخلۇق ئايلىنىپ چىقىدىكىنە شۇ يەردە دەل ئىنسان ئادەمنىڭ ئادەم ھەممىسىنىڭكى بىلىنىشكە باشلايدۇ. بۇنى مۇھەممەد ئەلەيھىسسالام نەدىن بىلدى قېرىنداشلار؟ بىز بىلىمىز، مىكروسكوپ دېگەننىڭ ئون ئالتىنچى ئەسىرنىڭ ئاخىرلىرى، ئون يەتتىنچى ئەسىرنىڭ باشلىرىدا گالىلېي دېگەن ئالىم تەرىپىدىن كەشىپ قىلىنغان. بۇ مىكرو ياسىغان مىكروسكوپ بولسا بىر نەرسىنى ئون ھەسسىدىن ئارتۇق كۆرسىتىپ بېرەلمەيدۇ. ئەمدى ئاللا تائالا مۇشۇنداق دەپ كېلىپ، ئاندىن كېيىن نېمە دەيدۇ دېسەڭلار؟ سۈممە ئىننەكۇم بەئدە زالىكە لەمەييىتۇن دەيدۇ. ئاندىن كېيىن مۇشۇنداق جەريانلاردا سىلەر ئاناڭلار قورسىقىدا پەيدا بولۇپ، مۇشۇنداق بولۇپ تۇغۇلۇپ، ئاندىن كېيىن بىر زامان ئۆتكەندىن كېيىن سىلەر ئۆلىسىلەر. سۈممە ئىننەكۇم، ئاندىن كېيىن سىلەر ھەقىقەتەن قىيامەت كۈنسى تىرگۈزۈلىسىلەر. ئەمدى بىزنىڭ مۇشۇ تىرىلىشىمىزگە مانا.

لېكىن بىزگە يەنە مۇشۇ گۆرگە كەلگەن چاغدا، مۇشۇ تىرىلگەن چاغدا ۋاي جان ۋاي ئۇقماپتىكەنمەن، بىلمەپتىكەنمەن دېمىسۇن دەپ، ئاللا بىزدىن ئۆزرە قويماسلىق ئۈچۈن مانا ئۆزىمىز مانا تەتقىق قىلالايدىغان، بىلەلەيدىغان، چۈشىنەلەيدىغان، ھازىرقى بىزنىڭكى سەۋىيەمىز ئىلىم پەن بىلەن ئوقۇپ بۇنىڭ مۇشۇ مۇشۇ ئايەتلەرنىڭ بەرھەق ئاللانىڭ كالامى ئىكەنلىكى، بۇ بىر ئىنسان تەرىپىدىن مۇمكىن ئەمەسلىكىنى بىز ھەممە ئادەم ھازىر بىز كىتاب ماتېرىيال كۆرسەڭلار،

ئەمما قېرىنداشلىرىمىز مانا قۇرئانى كەرىمدە مۇشۇ گۇمانلىنىپ قالساڭلار مانا پاكىت دەپ مۇشۇ ئايەتتىمۇ مۇشۇنداق پاكىت سۆزلىگەن مەسىلەن سۈرە ئەممە ھەممىمىز بىلىمىز قۇرئاننىڭ ئوتتۇزىنچى پارىسى سۈرە ئەممەدىمۇ نېمە دەيدۇ ئەممە يەتەسائەلۇن ئەنىن نەبەئىل ئەزىم ئەللەزى ھۇم فىھى مۇختەلىفۇن ئۇلار ئۆزلىرى دە تالاش قىلىۋاتقان بۈيۈك بىر خەۋەر ئۈستىدە بىر بىر بىرىدىن سوئال سوراۋاتامدا يەنى قىيامەت تىرىلىمىزمۇ تىرىلمەيمىزمۇ بولامدۇ بولمامدۇ دەپ ماشۇنداق دە تالاش قىلىۋاتامدا دەپ بولۇپ كەللە سەيەلەمۇن سۇممە كەللە سەيەلەمۇن ئەلەم نەجئەلىل ئاردا مىھادە ۋەلجىبالە ئەۋتادە ۋەخەلەقناكۇم ئەزۋاجا ۋەجەئەلنا نەۋمەكۇم سۇباتە ۋەجەئەلنەل لەيلە لىباسا مۇشۇندا دەپ كېلىپ يەنى ھەي ھەرگىز سىلە دېگەندەك تالىشىدىغان گەپ ئەمەس ئۇ بىر ھەقىقەت ئۇنى سىل پات يېقىندا بىلىپ قالىسىلە دەپ بولۇپ ئاندىن كېيىن ھەي بۇ قىيامەتنىڭ بولىدىغانلىقى، بۇ سىل تالىشىدىغان ئىش ئەمەس، بۇ بەرھەق ئىش. سىلەر ھامىنى بىلىپ قالىسىلەر، دەپ بولۇپ، ئاللا تائالا نېمە دېدى؟ ئەلەم نەجئەلىل ئەردە مىھادە. بىز يەر شارىنى مۇشۇ ياشاشقا ماس كېلىدىغان ئېكولوگىيەلىك تەڭپۇڭلاشتۇرۇپ، مۇشۇنداق سىلەرگە مۇشۇنداق قىلىپ بەرمىدۇقمۇ؟ ئانىڭدىن كېيىن تاغلارنى بىز سىلەرگە قوزۇق قىلىپ بەرمىدۇقمۇ؟ دەپ. ھەم مۇشۇ مەسىلىسىگە كەلسەك قېرىنداشلار. مۇشۇ تاغشۇناسلىق ئىلمىنى بىز سېسمولوگىيە دەيدىكەنمىز. ماشۇ سېسمولوگىيە ئىلىم پەيدا بولغىلى تېخى يېقىندا پەيدا بولدى. بۇ تاغنىڭكى بىزنىڭكى ھاياتىمىزدا قانداق رولى بارلىقىنى ھېچكىم بىلمەيتتى. ئويلاپ باققىن تاغ دېگەن شۇ يا ئالتۇن چىقىدۇ يا بىر نەرسە چىقىدۇ بولمىسا ماشۇندا تاغ دەپلا بىلەتتۇق. ئەمدى قۇرئانى كەرىمدە ھەتتا تاغنىڭ قاندا پەيدا بولغانلىقى ھازىر خېلى بىر داشۆسىڭ زىيالىيدىن تاغ قاندا پەيدا بولغان دېسىڭىز بىلمەيدۇ قېرىنداشلار. تاغنىڭ قاندا پەيدا بولغانلىقى. ئاندىن كېيىن بۇ تاغنىڭ رولى، مۇشۇ يەر پوستى، قېلىن يېرى يەتمىش كىلومېتىر، نېپىز يېرى ئوتتۇز بەش كىلومېتىر بولىدىكەن. ئۇنىڭدىن ئاستى نېمە ئىكەن دېسەڭلار ھەممىسى ماگما. يەنى ماگما دېگەندە ئوتنىڭ، تاشنىڭ ئېرىتمىسى. ئۇ خۇددى بىر بۇ يەر پوستى ئاشۇ دېڭىزنىڭ ئۈستىدە لەيلىگەن نېمىگە ئوخشايدۇ ئەمدى. پاراخوتقا. سۇ ئاينىغا ماينىغا ئاقسا پاراخوت لىڭ لىڭ قىلىدىغان گەپ. يەنى تەۋرەيدىغان گەپ. ئۇ پاراخوتنىڭ تەۋرىمەسلىكى ئۈچۈن لەڭگەر دەپ بىر نەرسە بار، شۇ لەڭگەرنى تاشلايدۇ. ھەتتا يەنە بىر ئايەتتە قۇرئانى كەرىم ئاشلاتقان. ۋەجەئەلنا فىل ئەردى راۋاسى دەپ، بىز زېمىندا لەڭگەرسىمان تاغلارنى قىلدۇق دەپ، ئاشۇ ئەينەن ئاشۇ لەڭگەرنىڭ رولىنى ئوينايدىغانلىقى. يەنە بىر يەردە بىز زېمىننىڭ تەۋرەپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن تاغنى قىلدۇق دەيدۇ، ما يەردىچۇ تاغنى قوزۇق قىلىپ بەردۇق دەيدۇ. ئەنە مانا شۇ تاغنىڭ قوزۇقسىمان رول ئوينايدىغانلىقىنى ئىنسانلار تېخى يېقىندا، تېخى ئىككى يۈز يىل، ئۈچ يۈز يىل بولدى بۇنى بىلگىلى، ئۇنىڭ ئالدىدىچۇ ھېچكىم بىلمەيتتى قېرىنداشلار. ئەمدى دەپ كېلىپ سىلەرگە مۇشتاق قىلىپ بەردۇق، سىلەرگە ئانى قىلىپ بەردۇق، سىلەرگە مانى قىلىپ بەردۇق، قۇياشنى سىلەرگە ئانى قىلىپ بەردۇق، ئاندىن كېيىن سىلەرگە چېلەكتەك سۇ قۇيۇۋېتىدىغان ئاشۇنداق بىر بۇلۇتمۇ قىلىپ بەردى ئوخلىمىشىدۇ ھەتتا بۇلۇتنىمۇ ھازىر ئىلىم پەندە بۇلۇتنى ئون ئىككى تۈرگە بۆلىدۇ بۇ ئون ئىككى تۈر بۇلۇتتىن پەقەت ئۈچ خىل بۇلۇتتىن ئۈچ خىل يامغۇر ياغىدۇ مەسىلەن يامغۇرلۇق قات قات بۇلۇت يامغۇرلۇق دوپ بۇلۇت ۋارونگ شەكىللىك بۇلۇت دەيدۇ مۇش ئۈچ خىل يامغۇر ياغىدىغان بۇلۇتنى قۇرئان كەرىم ئەينەن تىلغا ئالغان degan shu varang shaklli bulut shu qarindoshlar buni muhammad alayhissalom nadin bilgan tadqiq qilsanglar deb kelib

بىردەم بولسىچۇ فىزىئولوگىيەدىن، بىردەم بولسىچۇ كوسمولوگىيەدىن، بىردەم بولسىچۇ قۇياش، بىردەم مېتېئورولوگىيەدىن ئائىت ئاشۇنداق نۇرغۇن ئىلىم-پەنگە ئائىت ئايەتلەرنى سۆزلەپ بولۇپ، كەينىدىن ماھىيەتتە قىيامەت كۈنسىنىڭ ۋاقتى بەلگىلەنگەن دېدى. دېمەكچى بولغىنى ماش قىيامەت كۈنىنىڭ بولىدىغانلىقىغا، سېنىڭ تىرىلىدىغانلىقىغا شەك قىلىپ قالساڭ مانا ما پاكىت، مانا تەتقىق قىلىپ سەن ئىزدىنىپ كۆرە. مۇشۇ ئايەتنىڭ ھەقلىقى مۇشۇنىڭغا پاكىت دەپ قېرىنداشلىرىمىز مۇشۇ قەبرىدە بىزنىڭ تىرىلىدىغانلىقىمىزغا ئاللا پاكىت كۆرسىتىۋاتىدۇ. بىز بۇنىڭغا ياكى قارىغۇلارچە ئىشىنىۋاتمايمىز، بىزمۇ تەتقىق قىلىپ، كۈچىمىزنىڭچە ئىزدىنىپ بۇ بەرھەقكەن دەپ، ئۆزىمىز بۇنىڭغا يۈزدە يۈز ئىمان كەلتۈرگەندىن كېيىن ھەرقايسىلىرىغا بۇنى يەتكۈزۈۋاتىمىز، بۇنىڭدا شەك يوق قېرىنداشلىرىمىز. شۇنىڭ ئۈچۈن بۈگۈن دەرسىمىز مۇشۇ يەردە ئاخىرلاشسۇن، ئەتىدىن باشلاپ مۇشۇ قەبرىدە نېمە بولىدىغانلىقى، قەبرىدە ئازابنىڭ قانداق بولىدىغانلىقى، ئاندىنكى مۇشۇ قەبرە ئازابىغا سەۋەب بولىدىغان ئىشلار نېمە نېمىلەر؟ ئاندىنكى مۇشۇ قەبرە ئازابىدىن بىزنى قۇتقۇزىدىغان ئىشلار نېمە نېمىلەر؟ ھە بۇ ھەقتە سۆزلەيمىز قېرىنداشلىرىمىز. ۋەسەللەللاھۇممە ئەلە سەييىدىنا مۇھەممەد ۋەئەلە ئالىھى ۋەسەھبىھى ئەجمەئىن ئەي مېھرىبان ئاللا مەندەك بىر پەقىر بىچارىگە شۇ كۈننىڭكى يامانلىقىدىن ساقلىغىن مۇشۇ سورۇندىكى قېرىنداشلىرىمىزمۇ شۇ كۈندىن ساقلىغىن ئەي ئاللا بىزنىڭ ئىمانىمىزنى مۇكەممەل قىغىن.